ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມປະຕິບັດການດ້ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທີ່ດິນໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເປີດເຜີຍວ່າ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວໄດ້ພຽງ 36,000 ກວ່າຕອນເທົ່ານັ້ ນ ໃນປີ 2022 ຄິດເປັນພຽງ 12 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີທີ່ວາງເປົ້າໝາຍການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 300,000 ຕອນຕໍ່ປີ ແລະ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເປົ້າໝ າຍທີ່ຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານ 6 ແສນຕອນ ພາຍໃນປີ 2025 ອີກດ້ວຍ ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ທາງການລາວບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍເພາະວ່າ ກະຊ ວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ມີໜ່ວຍວັດແທກທີ່ດິນຢ່າງຈຳກັດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການວັດແທກທີ່ດິນ ແລະ ຍັງຂາດການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນດ້ວ ຍເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ໃນທົ່ວປະເທດ ລວມເຖິງການຂາດແຄນດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີສະໄໝໃໝ່ດ້ວຍ ແລະ ປັນຫາທີ່ຕາມມາກໍຄື ຄວ າມຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ທີ່ບໍ່ມີທີ່ດິນທຳກິນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຖາວອນນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ດິນໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນເຂດນ ອກ ຖ້າບໍ່ມີດິນກໍຄືວ່າບໍ່ມີດິນອາໄສ ບໍ່ມີດິນປູກເຂົ້າກິນຫາກິນ ຢາກໃຫ້ທາງພາກລັດຈັດສັນດິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ວ່າເຂົາທຸກຍາກ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ເຮັດໄດ້ສ້າງໄດ້ທຳມາຫາກິນຫັ້ນນະ ຖ້າວ່າໃຫ້ໄປຊື້ດິນ ປະຊາຊົນກ ະຊິບໍ່ມີເງິນໄປຊື້ຫັ້ນນາ ເພາະວ່າດິນກະແພງຫຼາຍ ສ່ວນທ່ານນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຈາກແຂວງສາລະວັນ ຢືນຢັນວ່າ ປັນຫາຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຖືຄອງທີ່ດິນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາ ກການອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດ ຍັງໄປກວມເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການອອກໃບຕາດິນກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິ ບັດຕາມກົດໝາຍດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສໍ້ໂກງ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍພະນັກງານລັດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງ ການປອມແປງໃບຕາດິນ ການຈັດທຳນິຕິກຳຊ້ຳຊ້ອນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນທີ່ກວມເອົາເຂດປ່າໄມ້ຂອງລັດດ້ວຍ ນອກຈາກນັ້ນ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຕ່າງໆ ໃນລາວກໍນັບເປັນພ າກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຈັດສັນທີ່ດິນໄວ້ເພື່ອຮອງຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ໃນນີ້ ລວມເຖິງໂຄງການພັດທະນາເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໃນທົ່ວປະເທດດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງໂຍທາ ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເນື້ອທີ່ດິນເຂດສະຫງວນທາງຫຼວງ ທີ່ປະເມີນຕາມຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງຫຼວງ ສະບັບປີ 2017 ກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນທາງຫຼວງ ຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂ ອງທາງຫຼວງ ໃນປີ 2021 ປະມານ 49,115 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງກຳນົດຂອບເຂດທາງຫຼວງເບື້ອງລະ 25 ແມັດ 15 ແມັດ 10 ແມັດ ແລະ 5 ແມັດຂອງແຕ່ລະປະເພດທາງຫຼວງ ຊຶ່ງລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 150,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງໃນນີ້ຍັງບໍ່ລວມ ເຂດສະຫງວນທາງໃນຕົວເມືອງ ຊຶ່ງຕິດພັນກັບແຜນຜັງຕົວເມືອງ ຊຶ່ງໃນຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ສ້າງເປັນນິຕິກຳສະເພາະຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນຜູ້ປະສານງານອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບາ ນໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າ ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວກໍຄື ການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດລະຫວ່າງປະຊາຊົນກັບພາກລັດ ແລະ ນັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງເປັ ນຄະດີໃນສານປະຊາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໄປແລ້ວ 649 ລາຍ ໃນ 942 ກິດຈະການ ແລະ ອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນຈຳນວນ 1,758 ໂຄງການ ທີ່ມີພື້ນທີ່ລວມກວ່າ 11 ລ້ານເຮັກຕາ ແຕ່ວ່າ ມີການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ 549,248 ເຮັກຕາ ຫຼື ບໍ່ເຖິງ 5 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ສຳປະທານທັງໝົດ ໃນນີ້ອະນຸຍາດໂດຍອຳນາດທ້ອງຖິ່ນເຖິງ 1,331 ໂຄງການ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອຳນາດຂອງລັດຖະບານລາວຢູ່ທີ່ຂັ້ນ ສູນກາງ ບໍ່ສາມາດກວດກາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບ ການຮ່ວມມືຈາກອຳນາດທ້ອງຖິ່ນນັ້ນເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA